Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ສະບາຍດີທ່ານ ຄຳແພວ ລັດຕະນະມະນີ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານຊີ້ແຈງອະທິບາຍແດ່ວ່າ ທ່ານປະສານ ຫຼືວ່າເຮັດວຽກ ຫຼືວ່າມີຕຳແໜ່ງໃດກັບອົງການຈັດຕັ້ງໃດເນາະ ກ່ອນອື່ນເບີດ ຂ້າພະເ ຈົ້າຂໍຂອບໃຈໃນຄຳຖາມຂອງທ່ານທີ່ຖາມມານີ້ ເພາະວ່າໃນຖານະຂ້າພະເຈົ້າເອງ ກະເປັນຕົວແທນ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການໂຮມລາວ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ສາຂາປະເທດອົດສະຕຣາ ລີ ອົງການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ ມັນ ມັນເລີ່ມຂຶ້ນມາຈັ່ງໃດ ມາ ມາແຕ່ໃສເນາະ ເມື່ອປີ 2019 ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ແລະ ພັນລະຍານີ້ ໄປລວມກອງປະຊຸມຢູ່ເມືອງແຊງໂປນ ມິນນີໂຊຕາ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາເນາະ ກ ອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອຈັດໃຫ້ມີການເຕົ້າໂຮມອົງການມວນຊົນຕ່າງ ອົງການການເມືອງ ອົງການມວນຊົນຕ່າງໆຂອງລາວໃນຕ່າງປະເທດ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍໄປໃນນາມອົງການມູນນິທິລາວລ້ານຊ້າງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ນະ ການໄປປະຊຸມມື້ນັ້ນ ຄັ້ງນັ້ນຫັ້ນນະ ຊຶ່ງມີ ມີ 13 ອົງການມາລວມທົ່ວໂລກ ວ່າຊັ້ນຊະ ມາຈາກຝຣັ່ງ ມາຈາກການາດາ ຈາກອົດສະຕຣາລີ ແລະກະອາເມລິກາ ລວມແລ້ວທັງໝົດມີ 13 ການຈັ ດຕັ້ງ ເພາະ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍສັງກັດຢູ່ໃນອົງການພັນທະມິດ ແຕ່ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ກະໝາຍເຖິງວ່າ ມັນກະມີອົງການພັນທະມິດເຂົ້າໄປລວມເປັນພາຄີຢູ່ໃນຫັ້ນ ຊຶ່ງທີ່ມີທ່ານບັນລັງເຂົ້າໄປລວມຢູ່ໃນຫັ້ນ ວ່າຊັ້ນຊະໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕັດຍາວມາເປັນສັ້ນ ນີ້ແມ່ນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ວ່າທ່ານໄປຮ່ວມ ຫຼືວ່າມີກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມນີ້ນະ ສຳລັບ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນທ່ານເດດ ສີແສງລັດ ເປັນປະທານບໍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທ່ານເດດ ຫຼືວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຮັດວຽກນຳກັນ ພົວພັນກັນ ແລະກະລະຫວ່າງເມວເບີນກັບຊິດນີເນ າະ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແຕ່ວ່າເປັນເລຂາທິການທົ່ວໄປຂອງມູນນິທິລາວລ້ານຊ້າງເນາະ ທີ່ມີສູນກາງຢູ່ເມືອງຝຣັ່ງ ແລະກະມີສາຂາຢູ່ນີ້ ແລະກະກ່ອນຊິໄປປະຊຸມຢູ່ໃນມິນນີໂຊຕາ ແຕ່ເຮົາກໍໄປປ ະຊຸມກັນຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນຊິດນີ ໂດຍທີ່ວ່າທ່ານເດດເປັນປະທານຂອງປະຊຸມເນາະ ແລະກະຕົກລົງໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າສອງຜົວເມຍນີ້ໄດ້ໄປລວມປະຊຸມໃນນາມອົງການມູນນິທິລາວລ້ານຊ້າງເດີ້ ເຫັນບໍ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ ອ່າ ອົງການຮ່ວມລາວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ນະ ແມ່ນວ່າທ່ານ ທ່ານຄອງຕຳແໜ່ງໃດເນາະ ອ່າ ຂອງອົງການນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໃນນາມເປັນຕົວແທນຂອງອົງການ ໂອ້ ເປັນຕົວແທນ ອືມ ຕົວ ແທນເນາະ ໂອເຄ ທີ່ວ່າໜຶ່ງກະຂ້າພະເຈົ້າກະເປັນຮອງເລຂາທິການເອງ ເລຂາທິການເອງນີ້ແມ່ນເຈົ້າຄຳຫຼວງ ເພິ່ນຢູ່ອາເມລິກາ ເຫັນບໍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມັນກໍໃກ້ New Zealand New Zealand ເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ນີ້ແຫຼ ະ ເລື່ອງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີການພົວພັນກັບທ່ານຕຸ້ຍ ທ່ານຕຸ້ຍກໍໄປ ກະແນະນຳໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ ໝາຍເຖິງວ່າມີເອກະພາບກັນ ໝາຍເຖິງວ່າ ອົດສະຕຣາລີ ນິວຊີແລນຫັ້ນນະ ກະໄປລວມປະຊຸມເພື່ ອສ້າງຕັ້ງອົງການໂຮມລາວຂຶ້ນມາ ວ່າຊັ້ນຊະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈເນາະ ອົງການຂອງພວກທ່ານນີ້ຊື່ວ່າ ອົງການໂຮມລາວເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕນີ້ນະ ແຕ່ວ່າໃນທຸກໆມື້ນີ້ນີ້ ຢູ່ໃນລາວ ພື້ນແຜ່ ນດິນລາວ ຫຼືວ່າພະລາຊະອານາຈັກລາວໃນອະດີດ ຫຼືວ່າສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ນະ ສຽງປືນມັນກະບໍ່ມີ ເສິກສົງຄາມແລ້ວ ລະກະເວົ້າງ່າຍໆວ່າສັນຕິພາບ ເປັນຫຍັງວ່ າເປັນອົງການໂຮມລາວເພື່ອສັນຕິພາບເນາະທ່ານ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນ ເຮັດໃດມັນຊິ ມັນ ມັນຊິມີສັນຕິພາບ ມັນບໍ່ໄດ້ມີສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ບໍ່ໄດ້ມີ ມັນຊິມີສັນຕິພາບແນວໃດ ລະ ອົບພະຍົບຫຼົບໄພ ພາຍໃນປະເທ ດມາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມັນກະເປັນລ້ານ ມັນຊິມີສັນຕິພາບແນວໃດ ໝາຍເຖິງວ່າ ຄຳວ່າສັນຕິພາບນີ້ແມ່ນຄວາມເວົ້າຂອງພັກ ແລະ ລັດເດີ້ ບໍ່ແມ່ນຄວາມເວົ້າຂອງພວກຄົນລາວອົບພະຍົບເດີ້ ເຫັນບໍ່ ຫຼືວ່າຄົນລາວ ພາຍໃນປະເທດ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈອີກ ໝາຍເຖິງວ່າທ່ານເວົ້ານີ້ ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ ບໍ່ມີສັນຕິພາບ ເພາະວ່າຄົນລາວເຮົາແຕກແຍກ ພັດພາກຈາກຖິ່ນຖານ ຜິດຖຽງກັນ ຊັ້ນບໍ ກະແມ່ນແລ້ວ ໃຜກະຊິຮູ້ຈັກ ແຕ່ວ່າເຫດການບ້ານເມືອງເມື່ອປີ 1975 ເຫັນບໍ່ ພວກພັກ ພວກຂະບວນການແນວລາວຮັກຊາດ ເຂົ້າມາຍຶດອຳນາດຢູ່ໃນລາວ ແຕ່ເໜືອຕະຫຼອດໃຕ້ ກະເຮັດໃຫ້ມີການອົບພະຍົບຫຼົບໄພ ຄືໄທເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍນີ້ລະ ຊຶ່ ງຂ້າພະເຈົ້າເອງກະມາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກະມາຢູ່ໃນຄາບຂອງອົບພະຍົບເດ ກະບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຜູ້ດຽວ ມັນມີຄົນຈະເປັນລ້ານວ່າຊັ້ນຊະ ເຫັນບໍ່ ປັດຈຸບັນມັນກະລ້ານປາຍແລ້ວ ຄົນລາວເຮົາຢູ່ໃນຕ່າງປ ະເທດ ແລ້ວມັນມີຢູ່ວ່າ ປະຊາທິປະໄຕເນາະ ທີ່ວ່າ ແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າອົງການຂອງທ່ານ ໂຮມລາວເພື່ອນະ ແມ່ນວ່າສັນຕິພາບກັບປະຊາທິປະໄຕນີ້ລະ ແຕ່ວ່າຄຳປະຊາທິປະໄຕນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເປັນສັບທີ່ວ່າເວົ້າງ່າຍ ແຕ່ເຂົ້າໃຈຍາກ ດ້ວຍນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມທ່ານວ່າ ມັນໝາຍເຖິງຫຍັງສຳລັບພວກທ່ານນີ້ ປະຊາທິປະໄຕ ເພາະວ່າພວກທ່ານກໍວ່າປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ໃນລາວ ພວກຄອມມູນິດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫຼືວ່າພັກລັດ ເພິ່ນກໍວ່ າປະຊາທິປະໄຕ ອັນນີ້ມັນໝາຍເຖິງຫຍັງເນາະ ອັນນີ້ນີ້ ຄັນຜູ້ໃດເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການລະບອບການປົກຄອງຄອມມູນິດ ນັບແຕ່ວ່າສ້າງຕັ້ງກັນມາ ສະໄໝໂຊວຽຕິກພຸ້ນລະ ເຫັນບໍ່ ກະຕໍ່ມາກະມີເຈັ ກ ຫຼືວ່າຄອມມູນິດຫວຽດນາມຈັ່ງຊີ້ນະ ພວກນີ້ເຂົາບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ເຖິງເຂົາຂຽນໄວ້ ເຂົາກໍບໍ່ ບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ສຳລັບໄທເຮົານີ້ ການປົກຄອງໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນ ແມ່ນພະລາຊະຈັກລາວ ເຫັນບໍ່ ມັນ ເຮົາເຫັນວ່າມັນມີປະຊາທິປະໄຕ ແມ່ນບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງຄືການເລືອກຕັ້ງຈັ່ງຊີ້ລະ ເຫັນບໍ່ ຜູ້ແທນລາຊະດອນຈັ່ງຊີ້ນະ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນເມືອງລາວເຮົານີ້ເມື່ອກ່ອນ ເຫັນບໍ່ ເມື່ອຜູ້ໃດຢາກເປັນຜູ້ແທນ ກ ະລົງສະໝັກການເລືອກຕັ້ງ ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໄປສະໝັກເປັນຜູ້ແທນໄດ້ ມັນຂຶ້ນກັບໂຕເອງ ມັນບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ເຫັນບໍ່ ເມື່ອເວລາໄດ້ເປັນ ເປັນ ເປັນກັນດິດາ ຫຼືວ່າເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນ ເປັນມີຊື່ໄປເປັນສ ະໝັກເປັນຜູ້ແທນ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ເພິ່ນຊິເຮັດຂຶ້ນວັນທີ 21 ເຫັນບໍ່ ພວກຊິວ່າ ຊິໄປເປັນຜູ້ແທນຫັ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນ ແມ່ນພັກລະເປັນຜູ້ເລືອກ ພັກລັດເພິ່ນກໍວ່າເພິ່ນມີປະຊາທິປະໄຕນີ້ນະ ມັນ ມັນປະຊາທິ ປະໄຕແບບໃດເນາະທ່ານ ຄຳວ່າປະຊາທິປະໄຕ ໝາຍເຖິງວ່າປະຊາທິປະໄຕເຮົານີ້ ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕ ຊຶ່ງຊື່ວ່າທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຈາກສາກົນ ຖືກຮັບຮູ້ຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ມັນບໍ່ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕຈອມປອມ ວ່າຊັ້ນຊະ ເຫັນບໍ່ ໝາຍເຖິງວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດ ທີ່ເຮົາປົກຄອງກັນ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຊິແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດ ຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ມັນກະຕ້ອງມີການເລືອກຕັ້ງກັນ ຜູ້ນຳ ຜູ້ແທນ ຫຼືວ່າຫຍັງ ຕ່າງໆ ມັນກະແມ່ນປະຊາຊົນເປັນຜູ້ເລືອກ ບໍ່ແມ່ນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຊິບົງການກັນຂຶ້ນມາ ຫຼືວ່າເອົາກັນຂຶ້ນມາ ໄດ້ເປັນປະທານ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບນັ້ນ ອັນນັ້ນ ເຮັດຈັ່ງໃດຊິວ່າເປັນປະຊາທິປະໄຕໄດ້ ຄັນຄວາມຈິ ງແລ້ວ ຢູ່ໃນພັກຂອງພວກກອມມູນິດ ຊິແມ່ນກອມມູນິດຣັດເຊຍບໍ ຫຼືວ່າກອມມູນິດລາວ ຫຼືວ່າກອມມູນິດ ມັນບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ເພາະວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ມັນແມ່ນບົງການຈາກພັກເບີດ ຄຳວ່າພັກກໍໝາຍເຖິງວ່າຄ ະນະຂອງພວກເພິ່ນ ຄຳວ່າຜະເດັດການມັນກະມີຫຼາຍ ຜະເດັດການຊົນຊັ້ນກຳມະຊີບ ຜະເດັດການເອກະຊົນ ເຫັນບໍ່ ມັນກະມີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າເວົ້າລວມແລ້ວ ຢູ່ໃນລະບົບຂອງຜະເດັດການ ຊິແມ່ນເອກະຊົນ ຫຼືວ່າ ກອມມູນິດ ມັນບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນໃຫ້ສັ້ນໆ ແມ່ນບໍ່ ແຕ່ພວກເຮົາມັນບໍ່ເປັນຄືເຂົາ ພວກເຮົາແມ່ນ ແມ່ນເວົ້າກັນເລື່ອງປະຊາ ປະຊາທິປະໄຕ ກໍເປັນປະຊາທິປະໄຕອີ່ຫຼີ ແຕ່ວ່າບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຜ່ານການຂີດຂຽນ ຫຼືວ່າ YouTube ຫຼືວ່າ Social Media ຫຼືວ່າບຸກຄົນສ່ວນຕົວເວົ້າວ່າກັນກະດີນີ້ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ມີປະຊາທິປະໄຕ ລະບອບປະຊາ ທິປະໄຕລວມສູນ ອັນນີ້ມັນໝາຍເຖິງຫຍັງເນາະທ່ານ ອ່າ ມັນ ອັນນັ້ນເປັນຊິສເຕັມກອມມູນິດ ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາກໍເວົ້າກັນຈັ່ງຊັ້ນ ຄຳວ່າປະຊາທິປະໄຕ ເຂົາເຈົ້າກໍ ກໍແມ່ນພັກຫັ້ນເປັນຜູ້ ເປັນຜູ້ໃຊ້ຄຳວ່າປະຊາທິປ ະໄຕ ເຂົາໃຊ້ໃນວົງແຄບໆ ໂດຍສະເພາະຄືອັນ ກໍກຸ່ມພັກເຂົາເຈົ້າອັນວ່າ ມັນກະມີ 11 ຄົນ 12 ຄົນຫັ້ນ ແມ່ນປະຊາທິປະໄຕໃນລະຫວ່າງ 11 12 ຄົນເຂົາເຈົ້າຫັ້ນ ເອີ ກະໄດ້ ໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າມີການໄລ່ກັນອອກແມ່ນບໍ່ ກ່ອ ນການເລືອກຕັ້ງວ່າຊັ້ນ ເຫັນບໍ່ ອັນຄືວ່າມີຊື່ວ່າອຸທັນບໍ ນຳເບີ ນຳເບີ 6 ບໍ ເຂດໄຊເສດຖາ ແມ່ນບໍ່ ກໍຖືກ ຖືກໄລ່ອອກຈາກ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ອັນນີ້ນີ້ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ມັນແຈ້ງໃຫ້ເຫັນແລ້ວ ມັນ ມັນລັກສະນະຜະເດັດກ ານ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ ເປັນຜູ້ສັ່ງ ແມ່ນຜູ້ໃດ ແມ່ນ ກະແມ່ນພັກ ເຫັນບໍ່ ຄັນຢູ່ໃນລະບົບການປົກຄອງປະຊາທິປະໄຕ ເຂົາບໍ່ເຮັດຈັ່ງຊີ້ ເຫັນບໍ່ ໝາຍເຖິງວ່າ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວມີຜິດ ມີຄວາມຜິດຈິງອີ່ຫຼີ ມັນກໍເວົ້າເລື່ອງ ເລື່ອງສ ານ ເຫັນບໍ່ ສົ່ງຟ້ອງສານບໍ ສົ່ງຄະດີເລື່ອງສານ ຢູ່ບໍ່ຢູ່ໄປໄລ່ກັນອອກຈັ່ງຊີ້ ອັນນີ້ແຫຼະ ເຂົາວ່າທາດແທ້ຂອງຜະເດັດການ ມັນບໍ່ມີປະຊາທິປະໄຕ ເຫັນບໍ່ ເອີ ອັນນີ້ມັນງ່າຍໆເດີ້ ທ່ານຄຳເອກເນາະ ເພາະວ່າກັງດີ ດາ ຫຼືວ່າຄະນະພວກຊິລົງສະໝັກນັ້ນນະ ມັນແມ່ນພັກ ພັກເປັນຜູ້ເລືອກສະກ່ອນ ເຫັນບໍ່ ຍົກຕົວຢ່າງ ແຂວງວຽງຈັນຊີ້ ຂ້ອຍຢາກເອົາຜູ້ແທນ ອັນນັ້ນ 5 ຄົນຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຂ້ອຍສົ່ງຄະນະເລືອກຕັ້ງໄປ 10 ຄົນ ແຕ່ຂ້ອຍເອົ າພຽງ 5 ຄົນ ໃນ 10 ຄົນ ແມ່ນຜູ້ໃດສົ່ງໄປ ມັນກະແມ່ນພັກແລະລັດ 5 ໃນ 10 ນີ້ ຖືກຜູ້ໃດກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ເປັນຄົນຂອງພັກເບີດ ເຫັນບໍ່ ບາດນີ້ເພິ່ນຮຽກວ່າ ຜູ້ໃດເລືອກຕັ້ງໄດ້ແລ້ວ ເພິ່ນຮຽກວ່າຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ ານໝາຍເຖິງວ່າ ແມ່ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ວ່າພັກລັດເພິ່ນເລືອກແລ້ວ ໄປໃຫ້ປະຊາຊົນເລືອກເອົາອີກຕໍ່ໜຶ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິໄດ້ໃຜ ກະແມ່ນຄົນຂອງພັກລັດຢູ່ແລ້ວບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວ ຄັນວ່າມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າ ວ່າຮ່ວມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕນີ້ ທ່ານຊິແກ້ໄຂແບບໃດ ອາ ຄັນແກ້ໄຂ ມື້ໃດພວກຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປປົກຄອງລາວ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໃຊ້ລະບົບກ່ຽວກັບເລື່ອງປະຊາທິປະໄຕແບບສາກົນ ເຫັນບໍ່ ຄືກັບອາເມລິກ າ ກັບຝຣັ່ງ ກັບອັງກິດນີ້ເຂົາເຮັດກັນ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນປະຊາ ປະຊາທິປະໄຕແທ້ ປະຊາທິປະໄຕສາກົນ ເຫັນບໍ່ ເມື່ອກີ້ນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄັນວ່າເຂົ້າໄປລາວລະໄປປົກຄອງລາວນີ້ນະ ແຕ່ວ່າມັນມີລາວນອກ ລ າວໃນນີ້ລະ ລາວໃນໝາຍເຖິງວ່າພັກລັດເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ລາວນອກເຂົ້າໄປ ລະກະບໍ່ມີພັກການເມືອງໃດໆ ນອກຈາກທີ່ວ່າພັກປະຊາຊົນລາວປະຕິວັດ ຫຼືວ່າປະຕິວັດປະຊາຊົນລາວ ຄືພັກຄອມມູນິດລາວ ສັງຄົມນິຍົມ ລາວ ເຮັດຈັ່ງໃດຊິເຂົ້າໄປໄດ້ຈັ່ງຊັ້ນນະ ທຸກໆຢ່າງມັນຕ້ອງ ຕ້ອງ ຕ້ອງຜ່ານການຕໍ່ສູ້ ຢູ່ບໍ່ຢູ່ສິໃຫ້ເຂົາປ່ຽນແປງ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ຢູ່ນີ້ ຄັນຊິເວົ້າລວມລະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນລາວ ຄົນທົ່ວໂລກນີ້ເຂົາບໍ່ ມັກແລ້ວ ອັນເລື່ອງລະບອບຄອມມູນິດຫັ້ນ ມັນເປັນລະບອບທີ່ລ້າສະໄໝເດ ໂດຍສະເພາະບັນຫາທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງພະມ້າ ເຫັນແລ້ວຕົວະ ເອີ ທຳລາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ເຫັນບໍ່ ເອົາລະບອບທະຫານ ມາໃສ່ ເຫັນບໍ່ ນານາຊາດທົ່ວໂລກນີ້ເຂົາກໍປະນາມ ເຫັນບໍ່ ມັນກະມີບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ເພາະວ່າເລື່ອງການປົກຄອງນີ້ ມັນກະມີຫຼາຍລັດທິ ແລະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມຄອມມູນິດນີ້ ຢູ່ໃນໂລກນີ້ມັນກະຍັງເຫຼື ອແຕ່ 5 ປະເທດ ປະເທດລາວຫັ້ນເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ວ່າເປັນຄອມມູນິດນີ້ ອັນນີ້ລະບົບໂຕນີ້ ພວກໄທເຮົາແມ່ນຕ້ານສຸດຂີດ ເພາະວ່າລະບົບຊຶ່ງທີ່ວ່າມັນບໍ່ເປັນທຳ ແລະກະບັນຫາທີ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງເຮົ າມີບັນຫາ ຊຶ່ງກະຍ້ອນລະບອບນີ້ແຫຼະ ຍ້ອນລະບົບນີ້ແຫຼະ ເຫັນບໍ່ ເຫັນບໍ່ ຂໍເວົ້າຈັ່ງຊີ້ອີກວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າຕໍ່ສູ້ ຫຼືວ່າຕ້ານນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ມັນ ມັນ ຢາກ ຢາກຊາບວ່າມັນ ມັນ ມັນຕ້ານແບບໃດ ຫຼືວ່າຕໍ່ສູ້ແບບໃດ ເພາະວ່ າ ຢູ່ໃນລາວຫັ້ນກະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລາວນອກນີ້ກະບໍ່ໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວວ່າຊັ້ນເທາະ ລະກະສຽງປືນກໍບໍ່ແຕກນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າມັນແມ່ນຕ້ານ ຫຼືວ່າຕໍ່ສູ້ນີ້ແມ່ນ ແມ່ນແບບໃດເນາະ 45 ປີ ໃຜກະຮູ້ ຈັກ ບັນຫາການເມືອງລາວເຮົານີ້ ປັດຈຸບັນນີ້ສູ້ເພື່ອຫຍັງ ເພື່ອຄວາມເປັນທຳ ແຕ່ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດຂະເໝນຫັ້ນ ເຂົາກໍຕໍ່ສູ້ ຫຼືວ່າຕໍ່ຕ້ານຫັ້ນຢູ່ໃນປະເທດເຂົາ ເຂົາມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນປະເທດ ຫວຽດນາ ມກໍຄືກັນ ດັ່ງທີ່ວ່າຫຼາຍຄົນກໍໄປເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຫວຽດນາມ ຖືກຈັບຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າຢູ່ໃນລາວນີ້ ມັນບໍ່ມີການເຂົ້າໄປພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ເຄື່ອນໄຫວຈັ່ງຊີ້ນະ ມີແຕ່ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ 2 ທີ່ 3 ພຸ້ນ ລະມັນ ມັນ ເອີ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າມັ ນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນຊິມີການຕໍ່ສູ້ເອົາປະຊາທິປະໄຕ ຫຼືວ່າເພື່ອສັນຕິພາບໃນລາວໄດ້ ໄທເຮົານີ້ວ່າ ພວກໄທເຮົາເຮັດ ທຳການຕໍ່ສູ້ມານີ້ 45 ປີ ພວກເຮົາຮູ້ຈັກການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນປະເທດລາວ ມັນເປັນແນວໃດ ຂັ້ນປະຊາຊົນ ຈົນຮອດຂັ້ນເຖິງ ຂັ້ນເທິງພຸ້ນແຫຼະ ອັນນີ້ມັນມີເດີ້ ມັນມີເດີ້ ຢູ່ຕ່າງປະເທດມັນກະມີ ຄືອົງການຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ມັນກະມີ 13 ອົງການຢູ່ໃນນີ້ ເຫັນບໍ່ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງນ້ອຍ ມັນກະເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ ລະກະເລື່ອງທີ່ວ່າການໂຮມລາວເຮົາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມັນກະຖືວ່າເປັນຢູ່ໃນລັກສະນະທີ່ວ່າຂັ້ນດີ ວ່າຊັ້ນສາໄປ ການຕໍ່ສູ້ນີ້ ມັນກະຕ້ອງທັງໃນແລະທັງນອກ ມັນກະຕ້ອງມີການພົວພັນ ປະກອບສ່ວນກັນ ເຫັນບໍ່ ຫັ້ ນນະ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ເຮົາຜູ້ດຽວ ມັນກະຢູ່ທາງໃນຄືກັນ ແມ່ນຢູ່ ທ່ານຖາມວ່າບໍ່ເຫັນມີສຽງປືນແຕກແນວນັ້ນແນວນີ້ ແຕ່ວ່າມັນມີເດີ້ ມັນມີ ກະຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຖືກຂົ່ມຂູ່ ຖືກບີບເຕັງ ບໍ່ມີອິດສະຫຼະພາບ ເຂົາກໍລຸກຂຶ້ ນມາຕໍ່ສູ້ ແລະ ຕໍ່ໄປປະຊາຊົນລາວ ຫຼື ຄົນລາວຢູ່ທົ່ວປະເທດ ມັນຊິມີການຕໍ່ສູ້ຢ່າງແຂງແກ່ນຕໍ່ໆໄປເດີ້ ເພາະວ່າອີງໃສ່ລະບົບການປົກຄອງໃນລາວນີ້ ໃຜກໍຮູ້ ໃຜກໍເຫັນ ເຫັນບໍ່ ມັນບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳ ແລະກະໝາ ຍເຖິງວ່າປະເທດລາວເຮົາປັດຈຸບັນ ຄັນສິເວົ້າເລື່ອງຜະເດັດການ ມັນມີສອງຊັ້ນ ຜະເດັດການຈາກພັກແລະລັດ ຜະເດັດການຈາກອັນອຳນາດຂອງຕ່າງປະເທດ ມາຄຸມລາວ ແມ່ນບໍ່ ທ່ານຄຳແພວ ທີ່ວ່າທ່ານ ເວົ້າວ່າ 13 ອົງການຈັດຕັ້ງມາປະຊຸມ ແລະກະຮ່ວມກັນເຂົ້າເປັນອົງການຮ່ວມລາວເພື່ອສັນຕິພາບປະຊາທິປະໄຕນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ອົງການຈັດຕັ້ງລາວນອກນີ້ມັນມີຫຼາຍເດ້ ໃນທົ່ວໂລກນີ້ນະ ເປັນຫຍັງມີແຕ່ 13 ອົງ ການຈັດຕັ້ງມາຈຸ້ມເຂົ້າກັນ ເນາະ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບ ຖືວ່າສັ້ນໆ ເພາະວ່າການຕໍ່ສູ້ຂອງຄົນລາວເຮົາມາແຕ່ 75 ມາຮອດຫັ້ນ 2020 2021 ເຮົາກໍມີການເຕົ້າໂຮມກັນຕະຫຼອດມາ ມັນກະແນ່ນອນແຫຼະ ການຕໍ່ສູ້ມັນ ເຮົ າເຮັດຜູ້ດຽວບໍ່ໄດ້ ອົງການດຽວບໍ່ໄດ້ ມັນກະຕ້ອງຊອກວິທີການເຕົ້າໂຮມກັນ ແຕ່ການເຕົ້າໂຮມກັນແຕ່ລະຄັ້ງ ມັນກະບໍ່ໄດ້ງ່າຍ ມັນກະຍາກ ວ່າຊັ້ນຊະ ກໍແຕ່ວ່າຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອເວລາເຮົາຢາກເຮັດການ ຕໍ່ສູ້ແທ້ໆແລ້ວ ມັນກໍຕ້ອງສະແຫວງຫາການໂຮມກັນ ຮ່ວມກັນວ່າຊັ້ນຊະ ຄຳວ່າອົງການທີ່ບໍ່ມາລວມ ບໍ່ແມ່ນເປັນສັດຕູຂອງທາງເຮົາເດ້ ເປັນເພື່ອນຮ່ວມຂະບວນການຕໍ່ສູ້ນຳກັນ ເຫັນບໍ່ ເຖິງວ່າພວກເພິ່ນບໍ່ທັນ ເຂົ້າມາ ໂອກາດຕໍ່ໄປເພິ່ນກໍສິເຂົ້າມາ ແຕ່ຄັນໃນຂະນະທີ່ເຂົາບໍ່ທັນເຂົ້າມາ ເຮົາກໍມີການພົວພັນກັນເດ້ ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີບັນຫາກັນເດີ້ ເພາະເຮົາຮູ້ຈັກວ່າຜູ້ໃດເປັນມິດ ຜູ້ໃດເປັນສັດຕູ ພວກຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ອອກມາຕໍ່ສູ້ ມັນບໍ່ແມ່ນເປັນສັດຕູເຮົາເດີ້ ບໍ່ແມ່ນສັດຕູຂອງປະຊາຊົນ ເປັນມິດໃຫ້ຂອງປະຊາຊົນ ໂອເຄ ບັດ ບັດ ບັດນີ້ ຂໍ ຂໍຖາມໄປເລື່ອງໜຶ່ງ ທີ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງປະຊາທິປະໄຕ ຫຼືວ່າສັນຕິພາບແມ່ນຫຍັງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ດັ່ງທ່ານອອດ ໄຊຍະວົງບໍ່ ຫຼືວ່າອີກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ຫຼວງນ້ຳທາບໍ່ ແລະກະດັອກເຕີສົມບັດ ສົມພອນບໍ່ ນັກປຸກລະດົມມວນຊົນຕ່າງໆ ທີ່ວ່າຫ າຍສາບສູນໄປນີ້ນະ ທ່ານ ທ່ານຄິດວ່າມັນເປັນແນວໃດ ຫຼືວ່າມັນເປັນມາຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າໃຜຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ເນາະ ອັນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າ ເວົ້າແລ້ວກໍ ໂດຍສະເພາະເລີ່ມຈາກດັອກເຕີສົມບັດ ສົມພອນເນາະ ແລະກາ ນອຸ້ມເພິ່ນ ການເອົາເພິ່ນໄປທຳລາຍ ມັນກະບໍ່ແມ່ນຢູ່ບ່ອນ ບ່ອນ ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງ ມັນກະຢູ່ໂປດຕຳຫຼວດ ມັນບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນດົງໃນປ່າຫຍັງ ຢູ່ໃນໂປດຕຳຫຼວດ ແລະກະເມື່ອເວລາການຫາຍສາບສູນ ຫຼືວ່າການເສ ຍຊີວິດຂອງເພິ່ນ ແມ່ນຜູ້ໃດ ໃຜໆກໍຮູ້ຈັກໝົດ ຊາວໂລກນີ້ເຂົາກໍທັກທ້ວງຢູ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງການຫາຍສາບສູນຂອງດັອກເຕີສົມພອນ ຫາກແຕ່ວ່າທາງພາກຂອງ ຝັ່ງຂອງພັກແລະລັດຫັ້ນ ເຂົາພະຍາຍາມຕົວະຕະ ຫຼອດມາ ເຫັນບໍ່ ເຫັນໄດ້ວ່າເມຍຂອງທ່ານສົມບັດ ເພິ່ນກໍສຸດແລ້ວແຕ່ເຮັດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຕນີ້ ມັນກໍບໍ່ໄປຮອດໃສ ເພິ່ນສິໄປຮອດໃສໆ ເພາະວ່າພັກແລະລັດເອົາຄົນໄປຂ້າແລ້ວ ເ ຫັນບໍ່ ແລ້ວກໍຕົວະວ່າບໍ່ໄດ້ຂ້າຈັ່ງຊີ້ ເຫັນບໍ່ ເອີ ເມື່ອເວລາຖືກສາກົນເຂົາທັກທ້ວງໄປ ກໍວ່າແນວນັ້ນແນວນີ້ ບໍ່ໃຫ້ຄຳຕອບເຂົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຫັນບໍ່ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ມັນ ມັນແມ່ນໃຜຂ້າ ກໍແມ່ນພວກພັກ ຄຳວ່າພວກພັກ ແລະລັດແທ້ໆກໍບໍ່ແມ່ນ ມັນສັ່ງການມາຈາກຮ່າໂນ້ຍພຸ້ນນະ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຫດການຂອງດັອກເຕີສົມບັດ ສົມພອນນີ້ ຄັນສິເວົ້າລວມແລ້ວ ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງນະ ໂດຍສະເພາະຄືພວກທີ່ມີປັນຍາຄ ວາມຮູ້ນັ້ນ ຢາກເຮັດດີຕໍ່ຊາດຕໍ່ບ້ານຕໍ່ເມືອງ ຄືດັອກເຕີສົມບັດນີ້ ກໍຕ້ອງຖືກຕາຍ ຕ້ອງຖືກຂ້າ ເຫັນບໍ່ ອັນຜູ້ໃດກິນບ້ານກິນເມືອງ ຄືພວກທອງຄູນຫຍັງຫັ້ນນະ ມັນກະຍັງຢູ່ ອັນນີ້ມັນເປັນແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕ່າງ ປະເທດ ເພື່ອຢາກໃຫ້ທຳລາຍຊາດ ທຳລາຍປະຊາຊົນເຮົານີ້ ເຫັນບໍ່ ອັນນີ້ຄົນລາວເຮົາ ໂດຍສະເພາະພວກກຸ່ມຕໍ່ສູ້ ຮູ້ໝົດວ່າຊັ້ນຊະ ກໍຍ້ອນເຫດຜົນຈັ່ງຊັ້ນນະ ເຮົາຈຶ່ງເຮັດການຕໍ່ສູ້ ເຮົາຈະພະຍາຍາມຊອກຫ າຄວາມສາມັກຄີກັນຂອງຄົນລາວໃນທົ່ວໂລກນີ້ ວ່າຊັ້ນຊະ ເຫັນບໍ່ ເຮົາບໍ່ເຊົາເລື່ອງການຕໍ່ສູ້ ເພາະວ່າຕາບໃດຍັງມີພັກແລະລັດປົກຄອງປະເທດຢູ່ນີ້ ເຮົາບໍ່ເຊົາ ເຮົາຈະສູ້ຈົນໄປເຖິງໄຊຊະນະພຸ້ນແຫຼະ ໃຫ້ ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນລາວພຸ້ນນະ ເປັນນັ້ນວ່າກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຢ່າງສູງສົ່ງ ທີ່ວ່າກະລຸນາສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານນີ້ໃຫ້ສຳພາດໃນຄັ້ງນີ້ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂໍຂອບໃຈ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ແ ຕ່ໃຜໆ ຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງໃດໆ ຫຼືທາງການໃດໆ ແລະຈາກຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມ ຢາກໂຕ້ຕອບການສຳພາດນັ້ນ ຫຼືຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຫຼືຄວາມເຫັນໃດໆ ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ ທ່ານ ຂໍໃຫ້ພຽງແຕ່ຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າກໍແລ້ວກັນ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະຫົນແຫ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ